پوء چيائين ته منهنجا رب! مون کي جيل وڌيڪ پسند آهي اهو قيد خانو وڌيڪ پسند آهي احب الي مما يدعونني اليه جنهن ڏانهن هي سڏين ٿيون انهي کان جنهن ڳالهه ڏانهن سڏين ٿيون يعني هڪڙي ٿي سڏي يا سڀئي ٿيون سڏين پوء هڪڙو ادب ڪيائين حضرت زليخا عليه السلام جو جنهن ڏانهن سڏي ٿي مون کي يعني ٿريٽ ويٺي ڏئي هاڻي آبسيسڊ ٿي وئي هلي ان سلسلي ۾ والا تصرف عني ڪيدهن، جيڪر تون مون کي انهن جي ان سازش کان نه بچائيندين، ان ڪيد کان، مڪر کان، فريب کان نه بچائيندين، ڪيدهن، تصرف، اصراف، مصروف، اهي سڀئي لفظ انهي مان نڪرندا، صرف بچائيندين، پري ڪندين، هٽائيندين مون کي.

فاستجاب له ربه پوء الله تعالي ان جي دعا قبول ڪئي، مستجاب ٿي هيء دعا ان جي، جواب الله تعالي ڏنو، ٻڌي ڳالهه، ٻڌي پوء وري سڻي، پوء وري جواب ڏنائين، اهي سڀئي ڳالهيون هن ۾ اچن ٿيون وڃن، استجاب، فاستجاب له، مستجاب آهي دعا، تنهن ڪري استجاب ٿي، پنهنجو. دعاء مستجاب له ربه هن جي رب هن جي دعا قبول ڪئي ٻڌي ۽ سڻي ۽ هن جو جواب ڏنائين فصرف عنه ڪيدهن پوء هن کي بچايائين پري ڪيائين هٽايائين موڙيائين پنهنجي هنن جي مڪر کان ڪيدهن عورتن جي مڪر کان انه هو السميع العليم بيشڪ هو يعني الله تعالي سميع آهي ٻڌڻ وارو آهي ٻڌندڙ آهي ۽ عليم آهي علم وارو آهي ڄاڻندڙ آهي تنهن ڪري الله تعالي کي ادعوني استجب لڪم مون کي سڏيو ته آئون تنهنجي ڳالهه ٻڌندس تنهنجي دعا ٻڌندس دعا جيڪا آهي سو بيڪار نه ٿي وڃي ضايع نه ٿي وڃي دعا جون ٽي صورتون آهن يا ته الله تعالي ان وقت دعا ٻڌي ان وقت مطلب ته قبول ٿو ڪري ۽ ايئن ٿئي ٿو جيئن ماڻهو چاهي ٿو يا اها جيڪا سو ٻئي وقت جي لاء رکي ٿي وڃي يا جيڪو آهي سو هن جو فائدو هن کي قيامت ۾ ملندو، جو هن جي لاء ثواب هن جو ٿيندو، پر ضايع نه ٿيندي دعا جيڪا به گهربي سا ضايع نه ٿيندي ته هاڻي اها حضرت پنهنجي يوسف عليه السلام جي دعا قبول ٿي هاڻي دعا جي قبول ٿيڻ جي معنيٰ اهو ڪونهي ته اهڙو ڪو بظاهر ڪم ٿئي جو بلڪل بس ٺيڪ ٺيڪ ٺاڪ هنڊريڊ پرسينٽ سٺو ڏسڻ ۾ اچي پر جيڪو به الله تعاليٰ ڪري ٿو اهو جيڪو آهي سو بي هن جي بيدڪ الخير انڪ علي ڪل شيء قدير تنهنجي هٿ ۾ ئي چڱائي آهي پوء جيڪو به ڪرين اهو بظاهر ڏسڻ ۾ جيڪڏهن ڏکي ڳالهه ئي اچي ته به اها سٺي آهي سکي آهي اها ڳالهه اڳ ۾ به ڄڻ ٿي وئي هلي پر هتي جيڪو آهي سو ثم بدا بدا بدا معنيٰ هنن جي خيال ۾ آيو هنن جي ذهن ۾ آئي هن ڳالهه اڀري بيٺي اها ڳالهه هن جي سوچ ۾ اچي وئي خيال آيو لهم لهم بدا لهم بدا الڳ لفظ لهم الڳ لفظ بدا لهم هن ڪري پڙهجي ٿو ڀرسان هڪ ٻئي جي ويٺا لفظ ته پوء هنن کي گڏي ٿو پڙهجي ثم بدا لهم من بعد بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، پوء جڏهن انهن جي ذهن ۾ اها ڳالهه آئي، انهن آيتن کي ڏسڻ کان پوء به، پاڻ اها عرض ڪيوسون اڳ ۾ ته آيتون ڪهڙيون، آيتون معنيٰ معجز، معجزا، ڪرامات، جيڪي چڱايون، يعني عجب جهڙيون ڳالهيون جيڪي ڏسن ها شروع کان وٺي ته اهي سڀ ڪي سڀ آيتون هيون، مطلب ته سڀ نشانيون هيون، معجزا هيا، حضرت يوسف عليه السلام جي طرفان يا ان جي سبب جي ڪري الله تعاليٰ ڪيا، هاڻ ڪهڙا ڪيا ته جيئن حضرت يوسف عليه السلام آيو ته پهرين ته عزيز مصر کي اهڙو وڻيو جو ان کي پنهنجي گهر واري کي چيائين ته هن کي سهڻو ڪري پالجانء اڪرمي مثواه اهو لفظ پهرين مطلب ڇا جي لاء هن جي دل ۾ الله تعاليٰ هن جي دل ۾ وڌو اهو به هڪڙو معجزو آهي جو هن جي دل ۾ اهڙو خيال وڌائين ته هن منجهان اسان کي نفعو ٿيندو اهو دل ۾ خيال وڌائين ته اسان نفعو ٿيندو آخرت جو، اهو دل ۾ هن جي وڌائين ته اسان اسين هن کي پٽيلو ڪري پالينداسون، اهو خيال دل ۾، ان کان پوء جيڪو تورات ۾ آيو ته جڏهن هن کي رکيائون گهر ۾ ته جنهن ڪم ۾ هن هٿ ٿي وڌو ان ۾ برڪت ٿئي ٿي، ان ۾ الله تعاليٰ هن کي سٺو ٿي ڏٺو پنهنجو ڪيو جو ڪامياب ٿي ڪيائين، هيء سڀ ڳالهه سهڻي ٿي ڪيائين، انهيء ڪري پوء عزيز مصر جيڪو آهي سو سڄو گهر جو سنڀار سار سنڀال جيڪا آهي تورات ۾ لکيل آهي ته هو ان جي حوالي ڪري ڇڏيائين ته بس چيائين هي سڄو گهر آئون توکان ڪونه پڇندس ته هي تو ڇو ڪيو آهي تو ڇا ڪيو آهي هيئن ڇو ڪيو اٿئي هيئن ڇو ڪيو اٿئي حضرت انس بن مالڪ رضي الله تعالٰي عنه فرمائي ٿو ته رسول الله صلي الله عليه وسلم جي خدمت ۾ آئون نو سال رهيس پنهنجو ان جي ماء ڏئي وئي حضرت رسول الله صلي الله عليه وسلم کي ته هي تنهنجو ڇوڪرو آهي پر جنهن کي به تنهنجو خدمت ڪندو پر رسول الله صلي الله عليه وسلم جي خدمت ۾ نو سال انس بن مالڪ رهيو ڏهه سال جيترا به ۽ چئي ٿو مون کي ڪڏهن رسول الله صلي الله عليه وسلم نه پڇيو ته هي تو ڇو نه ڪيو هي ڇا نه ڪئي هي ڇو ڪيو اٿئي هيئن ڪيو اٿئي بس ڏهه ئي سال نو سال جيڪي به وقت عرصو ته اهڙي نموني سان حضرت انس بن مالڪ جي روايت مطابق حضرت يوسف عليه السلام جڏهن هن جي عزيز مصر جي گهر ۾، ته عزيز مصر چيو ته بس سڄو ڪم تنهنجي حوالي آهي، جيئن توکي وڻي تيئن ڪر، هيء منهنجي زال منهنجي زال آهي ۽ منهنجو کاڌو مون کي ملي بس، ٻيو ڪم سڀ سڄو تون سنڀال. پوء جيڪو به ڪم ٿي سنڀاليائين گهر جو، اهو تمام سهڻو سڀ انتظام ٿي رکيائين سڄو اهڙي نموني سان جو سڀ خوش ٿي ٿيا ۽ سڀئي ڳالهه سهڻي ته اهو به هڪڙي ڄڻ معجزو هيو. ان کان پوء جڏهن حضرت زليخا عليه السلام هن جي پويان مطلب ڪاهي پئي ۽ پوء هن جي پويان پئي ۽ پوء وري دروازي تي ماڻهو مليا جيڪي مالڪ هن جو مليو يا ان جي جيڪا ڳالهه ٿي ڪپڙو ڦاٽو وري ڏٺائون وري شهادت جيڪا شهادت ڏيڻ وارو ڏني ننڍڙو ٻارڙو هو يا وڏو هو جيڪو بي پر شهادت جيڪا ٿي اها جڏهن ڏٺائون ته ثبوت ٿي ويو هليو ثابت ٿي ويو هليو ته پنهنجو حضرت يوسف عليه السلام معصوم آهي ۽ پنهنجو بي ڏوهو آهي ۽ رٿا جيڪا هيس هن مائي ڪئي آهي اهو تهمت جيڪا هيس مائي هنئي آهي اهو ثابت ٿي ويو هليو سڄو ڳالهه هن تي يعني انهي کان اها به هڪڙي ڄڻ آيت نشانيون اهي سڀئي ڳالهيون هر هڪ پنهنجي پنهنجي ليبي کان راوا الايات ۾ اچي ٿو اچي ٿي وڃي ته اهي آيتون ڏٺائون اهي نشانيون اهي معجزا حضرت يوسف عليه السلام جي طرفان ڏٺائون انهي کان پوء جڏهن ماين کي حضرت زليخا عليه السلام سڏ ڪيو آهي ۽ پنهنجو گهرائي دعوت کارائي آهي ۽ پوء هو جڏهن هنن وٽان لنگهيو آهي ۽ سڀني جون نگاهون هن تي توجه ٿيو آهي هن جو ته سڀني پنهنجون محو ٿي ويون هيون ايڏيون اڪبرنه هو ايڏي هو عظيم يعني ڪبير هو هن جي ذهن ۾ آيو جو ٻيون سڀ ڳالهيون سج ڌج هنن جا پنهنجا وسري ويا هليا ۽ پنهنجو مبهوت ٿي ان کي ڏسڻ لڳيون جو ان مدهوشي ۾ بي هوشي ۾ ان بي خيالي ۾ پنهنجون آڱريون هٿن جون وڍي وڌائون. هٿ وڍيائون معنيٰ هٿ جون آڱريون وڍيائون اهو ڪو نه ته وڍي آڱر نڪري پئي هلي ٻاهر ڪري پئي هلي ۽ پنهنجو ائين نه پر اهو رت نڪري ويو هليو خبر ڪونه پئي هنن کي جيستائين حضرت يوسف عليه السلام سامهون بيٺو هو پوء جڏهن لنگهي ويو هليو تنهن وقت هنن جي توجهه پنهنجي آڱرين ڏانهن ٿيو ته بلي هي ته اسان آڱريون وڍي وڌيون آهن يا ٻيون به ڳالهيون جيڪي ٿيون پنهنجو تفسيرن ۾ اچي ٿو ته هيئن ٿي ويو جو هيئن ٿي ويو هيئن ٿي ويو هيئن ٿي ويو پر هاڻي هن ڊيگهه ۾ اسين ڪونه ٿا پئون هن وقت ته بهرحال اهي سڀ معجزا هئا وري جڏهن ثابت ٿي ويو سڀني عورتن جي سامهون جڏهن چيائين ته حضرت زليخا عليه السلام ته مونکي مهڻو ٿي ڏيو هن ماڻهو جي متعلق توهان جو حال هاڻ ڏسو ته اهي سڀئي ڳالهيون ڏسڻ کان پوء به پوء ڇو جو ڳالهه وڌي وئي هلي يعني بدنامي ٿي وئي هلي سڄي شهر ۾ عورتن وٽ هنن وٽ هن وٽ ته ان وقت ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ته پوء اهو خيال هن کي آيو ته هاڻ ڀلا في الحال جيڪو آهي سو هن کي پوء هاڻي اهو ڪو نه ڪو تقاضا هئي حضرت زليخا عليه السلام جي هن کي هروڀرو موڪليو ئي موڪليو پر ڇو جو پوء به رهيو پيو هو اهي جيڪا دعوت جو اهو انتظام ٿيو يا ڳالهيون ٿيون ٻيون جيڪي اهي ان واقعي کان پوء ٿيون

موڪليو وڃي جيل ۾ ڪنهن وقت جي لاء ته مطلب ته ماڻهن جي نظر کان به هٽي ۽ زليخا عليه السلام جو توجه به ٿورو هٽي يا ڇا پاڻ هو ته توجه ته ڪيئن ٿئي وڌا ويران ويران وڌ ته وڃو هو ته پاڻ وڌندو ته پوء هاڻ اسان جون جيڪي روايتون آهن سائين تاج محمود امروٽي صاحب جيڪو پرت نامو لکيو آهي زليخ يوسف زليخا انهي منجهه پوء هن کي اورا کورا ويچاري وڃي ٿي ڏسڻ جي لاء وڃي ٿي هن بهاني وڃي ٿي هن بهاني وڃي ٿي ڏسي ٿي هيء سڄي ڳالهه حضرت جو جيڪو پرت نامو آهي ان ۾ ڄڻ هيروئن جيڪو مين فگر جيڪو آهي سو ته زليخا عليه السلام آهي اسان جي هن ڪهاڻي ۾ مين فگر جيڪو آهي سو حضرت يوسف عليه السلام آهي جو حضرت يوسف جو قصو آهي قرآن جو قصو جيڪو آهي حضرت يوسف جو قصو آهي ان ڪري مين امپارٽنٽ ماڻهو جيڪو هيرو جيڪي چئجي پنهنجي هن ڪهاڻي منجه اهو جيڪو آهي مين فگر جيڪو آهي سو حضرت يوسف آهي پر پريت نامي ۾ حضرت يوسف زليخا جي قصي ۾ جيڪو تاج محمود سائين امروٽي جيڪو تتبع تي لکيو آهي عبدالرحمان جامي رحمت الله عليه جي ان نظم تان ان جو نالو پنهنجو يوسف زليخا ان جو به نالو آهي ڇا ته پوء ان ۾ آهي ته ان ۾ هيروئن جيڪا آهي جيڪو مين فگر آهي اهو زليخا عليه السلام آهي ڇو جو ان جا ڏک ان جون تڪليفون ان جي جيڪو جيڪا اورا کورا ان جي دل ۾ جيڪو اچڻ وڃڻ ان جو هيء ڪرڻ هو ڪرڻ سڄي ڪهاڻي ڄڻ ان جي چوڌاري ٿي ڦري اهڙي نموني سان ڏسڻ گهرجي هاڻي هتي عرض ڪيوسون

ان وقت زليخا عليه السلام ۽ جيت اهو ڇا چئبو آهي پوٽيفر جيڪو آهي مطلب ته عزيز مصر جنهن کي اسين ٿا چئون قرآن ۾ ان جي ڪهاڻي ختم آهي ان جو وري ذڪر نه ايندو تورات منجهه هتي قرآن شريف منجهه ان جو ذڪر نه رڳو وري ٿو اچي پر وري وري ٿو اچي وري ٿو اچي تان جو هن جي براءت ٿئي ٿي حضرت يوسف عليه السلام جي ان کان پوء تورات ۾ اچي ٿو ته هن جي شادي ٿي ٿي وڃي ڀئي هڪڙي ڪنهن ڇوڪري سان ان جو نالو حسنه آهي يا اسنه آهي يا اها ڪنهن ڪير آهي اها هو وري چئي ٿو ته پوٽيفر جي ڌي آهي پر پوٽيفر هي نه يا ٻيو ڪو پوٽيفر آهي جيڪو اون جو ڪاهن آهي يعني ڪاهن معنيٰ اتي جيئن پادري ٿئي مولوي ٿئي اسان جو وڏو ربائي ٿئي يا ڇا انهيء جي ڌي سان يا پر ڪي وري تورات جا جيڪي آهن پنهنجا مفسر اهي چون چون ٿا ته پنهنجو هو جيڪا دينا آهي انهيء جي ڌي سان شادي ٿئي ٿي دينا دينا ته هن جي ڀيڻ آهي هن کي ڀاڻيجي سان شادي ڪيئن ڪندو پوء مطلب ته اهو اسانجي سمجهه ۾ ڪونه ٿو اچي سواء ان جي جو حضرت موسيٰ عليه السلام محمد صلّي الله عليه وسلّم جي شريعت کان اڳ ۾ انهيء جي اجازت هجي پر پوء مطلب ته اهو به ائين خيالي ڳالهه آهي، اها ڪا ڳالهه ڪونهي. ته اسنات هن جو نالو تورات ۾ ٿا ڏين ان مائي جو، جنهن سان شادي ڪرائي ٿو بادشاهه هن جي. پوء اها مائي به ان جون ڪهاڻيون آهن ته ڪهڙي نموني سان هٿ آئي ڇا ٿي بهرحال اهڙي قسم جي ته پاڻ هتي اسان ڏسون ٿا ان کي جيل ۾ وڌو اٿائون. هاڻي جيل ۾ جڏهن ويو آهي، ودخل معه السجن فتيان، هن سان گڏ ٻه ڄڻا داخل ٿا ٿين، پنهنجي هن ۾ ۾ قيد خاني ۾ جيل ۾ سينٽرل جيل حيدرآباد جيڪو ٻيو فلاڻي نارو جيل يا سکر وارو جيل ڪي فلاڻو جيل ڪي تيرو جيل جيڪو لاهور ۾ جيل هي پاڻ وٽ جيل گهڻا ئي آهن مطلب ودخل معه السجن فتيان، ٻه ڄڻا داخل ٿا ٿين. هاڻي ان ۾ تورات ۾ ڳالهه ڪريون هتي جيئن موڪليو آهي حالانڪه هي هوم منسٽر آهي يا ڇا گارڊ آهي گارڊ جو ڪيپر آهي يا ڇا وڏو ماڻهو آهي اهو جيڪو عزيز مصر آهي پوٽيفر آهي پر پر هاڻي هن جي ڳالهه ختم آهي. هتي وارڊن جيڪو آهي تورات جي مطابق جيڪو هتي جو جيل جو جنهن کي سپرڊن چئون يا وارڊن چئون يا جيڪو به جيل ڪيپر آهي اهو جيڪو آهي سو ڏسي ٿو حضرت يوسف عليه السلام کي ۽ ان جي ڪم منجهان جيڪو آهي سو خوش ٿو ٿئي ۽ ان کي هتي هنن جو مقادم يا ان جي مٿان ڇا چئبو آهي الاء ته اهو هنن کي بيهاري ٿو ته هي سڀ ماڻهو تنهنجي حوالي آهن تون هنن جي ديک ڀال ڪر تون هنن کي ڏسجان جيئن جيلن ۾ ٿيندو آهي پاڻ وٽ به انگريزن جي زماني ۾ به هو ته جيلن منجهان ئي جيڪي جيل ۾ رهندڙ ماڻهو آهن انهن منجهان ڪو وري رکبو آهي جيڪو هنن جي کاڌا پچائيندا ڪير رکندا جيڪو هنن جي ديک ڀال ڪندا هنن جي سپروائيزنگ ڪندا يا ڇا ڪندا هنن جا وري پوء مڙئي جيل ليولز ٿين ٿيون انهن تي جڏهن ڀروسو ٿي ٿو وڃي ته پوء انهن کي ڏين ٿا پوء ڏٺو جيڪو هن جيلر جيڪو آهي سو هن جي ڪم مان خوش وري به ڇو جو هو نبي الله آهي هن جي ڳالهه ۾ برڪت آهي هن جي لفظ ۾ برڪت آهي سڀ ماڻهو هن سان پنهنجو اچن ٿا وڃن ٿا هن وٽ ڏسن ٿا پنهنجو هن کي ڀائين ٿا ڇو جو هو انهن جي لاء چڱائي جون ڳالهيون ڪري ٿو ۽ جنهن کي چئجي ته ريفارم ٿو آڻي جيل جي معاملي ۾ ته پنهنجو اهڙي نموني هيئن هيئن ڪريو هيئن کاڌو هيئن ٿيندو هيئن ٿيندو اهو سڀ سٺائي سڻائي جون ڳالهيون هنن جي لاء ڪري ٿو سڀ ماڻهو خوش ٿا ٿين ته هاڻي هي جيڪي ٻه ڄڻا آيا آهن پوء هاڻي ضروري ناهي ته انهي ساڳي ڏينهن تي آيا هجن اڳي ڏينهن يا پوء يا جنهن وقت به آيا

۽ پنهنجو ان ۾ ته تورات ۾ ڄڻ ائين آهي ته پهرين هڪڙو خواب ٿو ٻڌائي جيڪو پنهنجو شراب پيارڻ وارو جيڪو ماڻهو آهي ساقي ساقي جو پهرين خواب ٿو ٻڌائي ته مون هي خواب ڏٺو آهي پوء ان جو تعبير جيڪو آهي سو سٺو ٿو ٿئي جڏهن ته پوء وري ٻيو ماڻهو جيڪو ماني ٿو پچائڻ وارو خباز آهي بيڪر جنهنکي چئجي کڻي ته اهو بيڪر خباز، ماني پچائڻ وارو، اهو جيڪو آهي سو وري پنهنجو خواب ٿو ٻڌائي، ڇو جو هو ڏٺائين ته هن جو خواب سٺو آهي، تعبير هن جو سٺو ٿيو آهي ته منهنجو به سٺو ٿيندو، پوء هن جو خواب وري تعبير الڳ ٿو ٻڌائي. پر تورات ۾ ڄڻ ايترو آهي لفظ ۾ ته جڏهن اهي ٻه ماڻهو اچن ٿا ته ان کي چون ٿا ته اسان کي تون هن خواب جي تعبير ٻڌاء ۽ پنهنجو ته يوسف عليه السلام انهن کي چوي ٿو ته پنهنجو ڇا خوابن جو تعبير الله وٽان نه آهي ڇا؟ يعني اهو لفظ يعني الله وٽان آهي ته خوابن جو تعبير الله وٽان الله جو لفظ ڄڻ هو اهڙي نموني سان استعمال ڪري ٿو پر پوء هنن تي وڌيڪ وعظ وعظ هتي جيئن اسان وٽ قرآن شريف ۾ ڄڻ آهي وڌيڪ تفصيل سان جو هن کي سمجهائي ٿو اها ڳالهه وڌيڪ هن ايترو جملو هن ۾ ڳالهائي ٿو ته ڇا خوابن جو تعبير الله وٽان ناهي ڇا؟ الله وٽان يعني الله وٽان آهي. خوابن جو تعبير الله وٽان آهي. اهو حضرت يوسف عليه السلام تورات ۾ ڄڻ ائين ٿو ڪري ۽ وري جيڪو بائبل ۾ ڪتاب آهي دانيال نبيء جو عليه السلام ان اهو به جڏهن خواب پهرين پڇن ٿا ان کان ته ڀئي ڪير خواب جو تعبير ڪو ڪير ٻڌائيندو پوء نبوڪد نصر جيڪو بخت نصر جنهن کي ته اسين چئون اهو خواب ٿو ڏسي جيڪو هن جو ٽيمپل ٽوڙي ۽ کڻي ويو هو هنن کي قيد ڪري ته هي به انهن منجهان ٻانهو هيو جنهن کي هنن پرورش ويٺي ڪئي ته مطلب هي هنن کي تيار ڪنداسون ته هي پنهنجي قوم تي اسان جي طرفان عملدار ٿين جيئن اسان وٽ انگريز آيا ته پوء وري پنهنجي ئي هندستاني ماڻهن جي منجهان ڇوڪرن کي تيار ڪيائون جيڪي وري پنهنجي ماڻهن تي حاڪم ٿيندا تيئن حضرت دانيال ۽ هن جا ٻيا جيڪي ٻه ٽي ساٿي آهن انهن کي تيار ٿا ڪن جيئن مطلب ته سينٽرل سروسز جي نوڪري جي لاء پاڪستان ۾ سي ايس ايس پي ٿيندي آهي اهڙي نموني سان انهن کي تيار ڪندا هي ڪندا هو ڪندا ته پنهنجو اهي وري پنهنجي قوم تي انگريز جي پاران يا مصر جي بادشاهه جي پاران ان تي حڪومت ڪن تي بخت نصر جي هن تي ته تيئن جيڪو آهي سو هي دانيال نبي جيڪو آهي سو اهو به لفظ اهو استعمال ٿو ڪري ته ڇا خوابن جو تعبير الله وٽان ناهي ڇا مطلب ته اهڙي نموني سان پر هاڻي هتي اسان وٽ وري حضرت يوسف عليه السلام موقعو ڏسي ۽ سڄو هڪڙو پنهنجو واعظ ڪندو جيڪو هنن کي ڀلو لڳندو يا پنهنجو هو ايمان آڻيندا ۽ بادشاهه سلامت به جيڪو آهي سو بالاخر ايمان آڻيندو اهو ڄڻ قرآن شريف منجهان ثابت ٿو ٿئي انهي ڪري واقعي عزيز مصر کي به فائدو ٿيندو حضرت زليخا عليه السلام کي به فائدو ٿيندو ۽ حضرت پنهنجو بادشاهه جيڪو آهي ان کي به فائدو ٿيندو جو اهو ايمان آڻيندا حضرت يوسف عليه السلام جي ايمان تي ۽ وري ان جو ثبوت سورة مؤمن ۾ آهي جو الله تعاليٰ فرم سورة مؤمن ۾ هو جيڪو رجال من من فرعون فرعون جي گهر منجهان جيڪو رجل آهي رجل مؤمن من آل فرعون اهو جيڪو آهي ٻڌائي ٿو ته پنهنجو توهان رهيو ان خيال ۾ ته يوسف عليه السلام توهان وٽ اڳ ۾ آيو هو پر توهان ان ڌوڪي ۾ رهيو ته الائي هو نبي آهي الائي ناهي مطلب ته ڪي ماڻهو اهڙا رهيا ۽ پوء وري هن جو دل کڄي وئي هلي حضرت يوسف جي قوم تائين ته پوء هن شڪ ۾ رهيا پر چئي ته يوسف صلي اتي ذڪر اچي ٿو هن جو يوسف عليه السلام جو ته توهان وٽ جڏهن آيو هو ته توهان ان خيال ۾ رهيو ته الائي اسان وٽ نبي آهي هاڻ ويو هليو هاڻي الائي ڪو ٻيو ايندو الائي ڪونه ايندو هاڻ هي موسيٰ عليه السلام توهان وٽ نبي ٿي آيو آهي پوء اها ڄڻ انهي منجهان ثبوت ٿيندو ته حضرت يوسف عليه السلام کي نبي ڪري هن جي قوم مڃيو ڪن ماڻهن گهٽ ۾ گهٽ هن جو بادشاهه جيڪو هو يا ٻيا ماڻهو جيڪي ها پوء هاڻي سڀئي هنڊريڊ پرسينٽ ماڻهو نه ٿا مڃين پوء وري قوم بدلجي ٿي چار سو سال وچ ۾ وري گذري ويا هليا پوء اهي سڀئي ڳالهيون ذهن ۾ رکجن هاڻي ڳالهه ٿا ڪريون ودخل معه السجن فتيان ٻه ڄڻا جوان ۽ جوان به چئجي فتيان کي فتيان انهي ڪري جو هو همت وارا آهن فتيان انهي ڪري جو هو پنهنجو غلام آهن ٻانها آهن فتيٰ معنيٰ ٻانهو به ٿئي ٿو فتيٰ معنيٰ جيئن مون عرض ڪيو اڳ ۾ ته لا فتيٰ الا علي لا سيف الا ذوالفقار جو مطلب ته هڪڙو رسول الله صلي الله عليه وسلم جي متعلق اهو قول ٿا چون يا علمائن جو قول آهي يا جيڪي به ته حضرت علي کان سواء ڪو

پنهنجو ساقي آهي شراب پيارڻ تي مامور آهي اڇا ٻئي ڄڻا آهن ان جي ان منجهان قال احدهما ان منجهان هڪڙو ٿو چوي اني اراني اعصر خمرا آئون پنهنجي خواب ۾ ڏسان ٿو ته خمر يعني شراب جيڪو آهي سو

آئون ڏسان پيو ته آئون مٿي تي ٽي پنهنجو ٽوڪريون کنيو راسي مٿي راسي معنيٰ منهنجي مٿي تي فوق راسي منهنجي مٿي جي مٿان خبزا تاڪل ماني رک کنيو ويٺو آهيان ۽ تاڪل الطير منه طير جيڪي آهن پکي ان منجهان کائن پيا تاڪل الطير منه ان مان کائن پيا هاڻي مختصر لفظن ۾ اهو سڄو خواب انهن ٻڌائي ڇڏيو. هو وري تفصيل سان قرآن تورات ۾ آهي ته هو تفصيل سان ٻڌائيندا هيئن ٿيو هيئن ٿيو هيئن ٿيو تنهن جو پوء اسان کي خواب ٻڌاء هاڻي نبئنا بتاويله اسان کي انهن جي تاويل ٻڌاء انهي جي تاويل يعني هر هڪ ماڻهو چئي ٿو هاڻي جيڪو جمع ۽ واحد جو صيغو مطلب ته انهيء جي تعبير ٻڌاء يا انهن خوابن جي تعبير ٻڌاء ان جي بدران چوندا انهيء خواب جي يعني مون کي منهنجي ٻڌاء هن کي هن جي ٻڌاء انهيء معنيٰ ۾ نبئنا بتاويله انا نراک من المحسنين اسين تو کي محسنن منجهان ڏسون ٿا سٺن ڪمن ڀلارن ڪمن ڀلارن منجهان ڏسون ٿا جيڪي ٻين سان ڀلائي ڪندا آهن چڱا ڪم ڪندا آهن ان منجهان اسين توکي ڏسون ٿا هاڻي هن قرآن شريف ۾ هڪڙو دفعو اڳ ۾ شايد عرض ڪري چڪا آهيون يا نه ته پنهنجو پنج دفعا هي استعمال ٿئي ٿو من المحسنين من المحسنين من المحسنين ٻه دفعا الله تعاليٰ پاڻ يوسف عليه السلام جي متعلق چئي ٿو ته اهو اسان جزا ڏيندا آهيون محسنين منجهان يوسف عليه السلام کي جيڪا ڏنيسون ته اهو هتي ۽ ٻيو وري جڏهن پنهنجو بادشاهه هن کي گهرائيندو هو پنهنجو ان وقت جو حضرت يا الله تعاليٰ پاڻ جيڪو آهي سو چوندو ته اهي محسنن منجهان آهي ڄڻ يوسف عليه السلام ٻيو هي جيڪي قيد خاني ۾ آهن اهي ماڻهو اهي چون ٿا حضرت يوسف عليه السلام کي ته تون محسنن منجهان آهين اهو ٽي دفعا ٿي ويو چوٿون دفعو هو پاڻ ڀائر جيڪي آهن سو جڏهن اچن ٿا پوء ڏس سمجهن ڪونه ٿا هي اسانجو ڀاء آهي پر پوء جڏهن بنيامين جي متعلق ڳالهه ٿا ڪن، چوندا هن کي ڇڏ ۽ ته اسين هن کي وٺي وڃون، هن جو پيء آهي پوڙهو ۽ مري ويندو هليو، هاڻ مهرباني ڪري تون هن کي ڇڏ، اسين هن کي وٺي وڃون ته پوء جيڪو آهي سو توکي اسين ڏسون ٿا ته محسنن منجهان آهين يعني پوء هاڻ اهو ڪونه ته ڪوڙو ڏٺائون، ڇو جو هن کي ته سمجهون ڪونه ته هي ڪو يوسف عليه السلام آهي اسان جو ڀاء جو هن سان حسد ڪريون، هن جا واقعي چڱا ڪم هئا جو هنن جي خدمت تي ڪيائين، هنن کي مانيون تي کارائين، پاڻ دعوت تي ڏنائين، هن وٽ گهرايائين ته ان سان گڏ هي ويٺو هو ته ٻنهي دفعا پهريون دفعو آيو آهي جڏهن جب هنن کي پنهنجي گهر ۾ گهرائي هنن کي خاص دعوت ڏنائين جو پوء پنهنجو يوسف عليه السلام چيو ته ڏسو ته ڪيئن آئون سٺو مهمان نواز به آهيان ۽ ڪيل به پورو ٿو ڏيان ماپ پوري ٿو ڏيان تنهن ڪري پنهنجي ڀاء کي وٺي اچجو جي ان کي نه وٺي ايندؤ ته مون وٽ نه اچجو، اهو حجت وغيره سان اهو ڪري ٿو. ته هاڻي هو ان وقت ڄڻ هي ڀائر ان کي چوندا ته اسين توکي محسنن مان ڏسون ٿا. يعني هي جيڪو رفاقت جو جيڪو مائٽيء جو جيڪڏهن سلسلو ناهي ته ماڻهو ماڻهوء کي چڱو ٿو ڏسڻ ۾ اچي، پر جيڪڏهن سمجهو هي ته منهنجو ڀاء آهي ڀلي ڪهڙو به هجي دنيا جي لاء پر منهنجي لاء ته وڇون آهي. عقرب من. اقرب جيڪو آهي سو عقرب آهي. اقرب معنيٰ قريب الف قاف ري بي سان اقرب معنيٰ قريب ويجها جيڪي مائٽ آهن عزيز آهن سو عقرب آهن عين قاف ري بي سان معنيٰ وڇون آهن اهو عربي جو ڄڻ هڪڙو مقولو آهي الاقرب ڪمثل العقرب يا اهڙي نموني سان ڪو قول آهي جنهن جي معنيٰ آهي ته ويجها مائٽ جيڪي آهن سي وڇون وانگي آهن. هي ته الڳ الڳ لفظ ٿي ويا، پر هن ۾ جهڙو ڄڻ هڪ جهڙا، هڪڙي تي الف هڪڙي تي عين، الاقرب ڪمثل العقرب. ته هاڻي هتي جڏهن مائٽي هن جي ڏسڻ ۾ ڪونه ٿي اچي، تڏهن هن کي چوندا ته انا نراڪ من المحسنين توکي اسين سٺن منجهان ڏسون ٿا. اهو چوٿون دفعو، پنجون دفعو حضرت يوسف عليه السلام پاڻ چوي ٿو ته اهڙي نموني سان الله تعاليٰ محسنن سان چڱائي ڪندو آهي ته هي پنج دفعا محسنين جو لفظ استعمال ٿئي ٿو پوء هاڻي اها ڳالهه جتي ٿي وئي هلي هاڻي يوسف عليه السلام انهن کي چوندو ته توهان ٿورو مون کي مهلت ڏيو ۽ هن کان اڳ ۾ جو توهان جو طعام اچي توهان جي لاء آئون توهان کي خواب جو تعبير ٻڌائيندس پر تيستائين هيء منهنجي ڳالهه ٻڌي وٺو ته پنهنجو الله تعالٰي آئون هنن جي دين تي ناهيان ۽ آئون هنن کان الڳ آهيان جو